SBS Radio ລາວ ໃນວັນສຸກທີ 7 ແລ້ວນີ້ ມີເຂົ້າ ມີຂ່າວອີກໃໝ່ວ່າ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີປະກາດປ່ຽນແປງເບ້ຍ JobKeeper ອີກແລ້ວ ຄະນະຕ່າງໆ ໃນດ້ານທຸລະກິດເວົ້າວ່າ ການປ່ຽນແປງ JobSeeker ຄັ້ງລ່າສຸດ ໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕ ຣາເລຍນັ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ລັດວິກຕໍເຣຍທີ່ຖືກບຸກລຸກຢ່າງແຮງໂດຍໂຄວິດ-19 ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ການສູນເສຍຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍໂຈະໄວ້ແຜ ນການທີ່ຈະກຳຈັດໂຄງການ JobKeeper ຟັງ ລົວ ທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການ ຂອງ Melbourne Pharmacy ເປັນພະນັກງານຄົນໜຶ່ງຄົນດຽວທີ່ຍັງເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ ຮ້ານຂອງທ່ານນັ້ນ ເປັນຮ້ານໜຶ່ງຈາກບໍ່ທໍ່ໃດຮ້ານທີ່ຍັງເປີດຢູ່ໃນໄລຍະລັອກດາວ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານເປັນພະນັກງານຄົນດຽວທີ່ຍັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຮ້ານ ເສຍໃຈນຳ ມັນເປັນໄລຍະເສິກສົງຄາມ ມັນແມ່ນສົງຄາມ ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ໂຄວິດ-19 ຢູ່ ແຕ່ສະຖານະພາບໜ້ າການນັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມອງເບິ່ງທຸລະກິດທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ໂດຍໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ທີ່ບຸກລຸກແມລເບີນຢູ່ ໂຄງການ JobKeeper ອັນລ່າສຸດຂອງລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ແນໃສ່ບ່ອນໃນລັດວິກຕໍເຣ ຍທີ່ຖືກອາລະວາດໂດຍໂຄວິດ-19 ຄະນະທຸລະກິດຕ່າງໆ ໃນລັດວິກຕໍເຣຍຫວັງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າ ຄົນງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະມີວຽກມີການເຮັດຢູ່ຕໍ່ໄປ ບັດນີ້ທຸລະກິດຈະມີຄວາມງ່າຍດ າຍຂຶ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ JobKeeper ໂດຍທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເທທອກເງິນຄຳໃສ່ JobKeeper ຕື່ມອີກ 15,000 ລ້ານໂດລາເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ນີ້ເຮັດໃຫ້ເງິນຂອງໂຄງການ JobKeeper ມີຫຼາຍກວ່າ 100 ພັນລ້ານໂດລາໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວ ກົດເກນກ່ຽວກັບສິ ດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນ JobKeeper ກໍຖືກຜ່ອນຄາຍລົງ ເມື່ອໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຖືກຕັດລົງໃນເດືອນກັນຍາປີ 2020 ນີ້ Josh Frydenberg ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ບັດນີ້ມັນແມ່ນເວລາອັນຍາກຊາ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຄົນ ກິນເບ້ຍ JobKeeper ເຖິງ 4 ລ້ານຄົນ ໃນໄຕມາດກັນຍາປີນີ້ ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ຈຳນວນນັ້ນມີເຖິງ 1 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ນັ້ນຕົກເປັນເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງກຳລັງແຮງງານເອກະຊົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ພວກທ່ານຈະໃຫ້ການຄ້ຳຈູ ນມາກມາຍຫຼາຍ ແກ່ຄົນທີ່ຕ້ອງການມັນ ນີ້ເປັນເວລາອັນຍາກຊາ ມັນເປັນດັ່ງພວກເຮົາຢູ່ໃຈກາງຂອງພາຍຸ ແລະ ຄົນທັງຫຼາຍກໍຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນຢູ່ ດູແລພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອພຽງແ ຕ່ຍາມທີ່ເຮື້ອຮ້າຍທີ່ສຸດນັ້ນຈະຜ່ານພົ້ນໄປ ບັດນີ້ທຸລະກິດທັງຫຼາຍຕ້ອງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນສູນເສຍລາຍໄດ້ມາກມາຍ ສຳລັບໄຕມາດກັນຍາຊື່ໆ ໂດຍທຽບເທົ່າໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້ ກ່ອນນີ້ນັ້ນ ທຸລ ະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫາເອົາກຳໄລໃດໆ ທີ່ຂໍເອົາ JobKeeper ສຳລັບວັນທີ 28 ກັນຍາ ຫາ ວັນທີ 3 ມົກກະລາ ຕ້ອງພິສູດໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍລົງມາກມາຍ ທັງສຳລັບໄຕມາດມິຖຸນາ ແລະ ກັນຍາ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍ ທ່ານ Daniel Andrews ຊົມຊື່ນດີໃຈກັບການປ່ຽນແປງຕ່າງໆນັ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າວິທີການຕື່ມອີກໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ຮ່ວມດ້ວຍການກະຕຸກກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ຈະຖືກປະກາດອອກມາໃນງົບປະມານໃນທ້າຍປີ ນີ້ ສຳລັບດຽວນີ້ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍເຈາະຈົງໃສ່ການບໍລິການເບ້ຍເອົາຕົວລອດ ແກ່ທຸລະກິດທັງຫຼາຍ ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ Jim Chalmers ໂຄສົກການຄັງຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ໂ ຄງການ JobKeeper ແລະ JobSeeker ຍັງປະລະຊຸມຊົນຕ່າງໆ ມາກມາຍຢູ່ Mathias Cormann ລັດຖະມົນຕີການເງິນອົດສະເຕຣເລຍ ຊີ້ແຈງຕໍ່ Sky News ວ່າ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເປີດກວ້າງແນວຄິດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຕື່ມອີກ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ ຊີ້ຂາດຈະຫົດຫຸ້ນລົງແຜນການ ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາປີນີ້ 2020 ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອ້ລົມໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ